ລັດຖະບານລາວວາງແຜນການຈະເພີ່ມເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດໃນປີ 2025 ທັງຈະອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ 1 ລ້ານ 6 ແສນຕອນ ແລະ ຍຸຕິການປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ ວອີກດ້ວຍ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວໄດ້ວ າງແຜນການທີ່ຈະເພີ່ມເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດໃນປີ 2025 ພ້ອມກັນນີ້ ກໍໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະອອກໃບຕາດິນໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 1 ລ້ານ 6 ແສນຕອນ ລວມທັງຈະສູ້ຊົນເພື່ອຍຸຕິການປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວ ທີ່ເປັນສາເຫດ ຂອງພາວະໂລກຮ້ອນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ໃນຂອ ບເຂດທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສອນໄຊ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ສູ້ຊົນໃຫ້ເນື້ອທີ່ປົກຄຸມປ່າໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 70 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2025 ສູ້ຊົນໃຫ້ອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ 1.6 ລ້ານຕອນ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃ ນການຫຼຸດ ຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວໃຫ້ຮອດລະດັບດຸ່ນດ່ຽງກັບຄວາມສາມາດໃນການດູດຊັບຂອງແຫຼ່ງດູດຊັບຕ່າງໆ ເຊິ່ງແມ່ນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສູນ ສູ້ຊົນສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຄ ະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນເມືອງ ບ້ານ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບັດສູງໃຫ້ໄດ້ 100 ເມືອງ 800 ບ້ານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບັນຫາໄຟໄໝ້ປ່າໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນໃນແຕ່ລະປີ ກໍເຮັດໃຫ້ປ່ າໄມ້ຂອງລາວເສຍຫາຍໄປຫຼາຍກວ່າ 100,000 ເຮັກຕາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດພາກເໜືອທີ່ມີການຈູດໄຟເຜົາປ່າເພື່ອເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍນັ້ນ ຖືເປັນເຂດທີ່ປ່າໄມ້ເສຍຫາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍສາເຫດສຳຄັນທີ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກໍຍ້ອນບັນຫາທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາທຸກຈົນຂອງປະຊາຊົນລາວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈ ະສາມາດຍຸຕິ ການເຜົາປ່າເພື່ອເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ ດັ່ງທີ່ນັກອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດຢືນຢັນວ່າ ຕົກມາໃນລະດູແລ້ງປີນີ້ ກໍຖືວ່າໄຟປ່ານີ້ທຽບໃສ່ທຸກປີນີ້ ກໍຖືວ່າຄ່ອນຂ້າງຮຸນແຮງ ເນື້ ອທີ່ຫຼາຍເຂດກໍຖືກທຳລາຍ ສາເຫດອັນຫຼັກໆກໍແມ່ນເລື່ອງການຈູດປ່າເຮັດໄຮ່ຂອງປະຊາຊົນເນາະ ເພາະວ່າມັນມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ບຸກເບີກເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ປະຊາ ຊົນເຂົາເຈົ້າກະຈູດເຮັດໄຮ່ແບບລັກສະນະຮອບວຽນ ແຕ່ວ່າມາດຕະການໃນການຄວບຄຸມໃນເວລາເຂົາເຈົ້າຈູດ ມັນບໍ່ໄດ້ ເກີດໄຟແລ້ວມັນກະເຮັດໃຫ້ມັນໄໝ້ລາມໂດຍທີ່ເອົາບໍ່ຢູ່ ອັນນີ້ຖ້າວ່າພວກເຮົາເ ອົາວຽກຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່ ພັດທະນາຊົນນະບົດເຂົ້າໄປກະທົບໃສ່ໃຫ້ມັນແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ ກໍເຊື່ອໝັ້ນວ່າຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍນີ້ມັນກະຈະໝົດໄປ ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງກະສິກຳ ແ ລະ ປ່າໄມ້ ເປີດເຜີຍວ່າ ໄຟໄໝ້ປ່າຍັງເປັນບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໃນການດຳເນີນມາດຕະການປາບປາມ ເພາະຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ມີການລັກລອບເຜົາປ່ານັ້ນ ໂດຍການ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ພົບວ່າ ໄຟໄໝ້ປ່າທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ຂະບວນການລັກລອບຄ້າໄມ້ເຖື່ອນ ຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນລາວກັບຈີນ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ກໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍ ເພາະການເຜົາປ່າໃຫ້ກ າຍເປັນປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມນັ້ນ ຍ່ອມໝາຍເຖິງໂອກາດຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປຕັດໄມ້ ໃນເຂດປ່າເຊື່ອມໂຊມນັ້ນເອງ ສະນັ້ນ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອກ ວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທ້ອງຖິ່ນທົ່ວປະເທດ ຕາມຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15 ວ່າດ້ວຍການຫ້າມສົ່ງໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດ ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍໄດ້ປິດໂ ຮງງານປຸງແຕ່ງ ໄມ້ 1,545 ແຫ່ງ ໂຮງເລື່ອຍ 1,206 ແຫ່ງ ຈັບກຸມຜູ້ກະທຳຄວາມຜິດຫຼາຍກວ່າ 1,700 ຄົນ ແລະ ຍຶດໄມ້ຜິດກົດໝາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານແມັດກ້ອນ ໃນ 3 ປີທີ່ຜ່ານມາ ນອກຈາກນີ້ ການປູກຕົ້ນໄມ້ໂດຍພາກລັດ ຍັງສ າມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້ໃນທຸກໆປີອີກດ້ວຍ ໂດຍມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກການຂາດແຄນງົບປະມານ ເພາະວ່າງົບປະມານທີ່ນຳໃຊ້ໃນການປູກຕົ້ນໄມ້ໂດຍພາກລັດ ມີແຫຼ່ງລາ ຍຮັບພຽງຈາກຄ່າພັນທະປູກໄມ້ທົດແທນເທົ່ານັ້ນ ປັດຈຸບັນ ລາວມີອັດຕາການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ 67.2% ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດ ຫຼື 15. 91 ລ້ານເຮັກຕາ ຊຶ່ງໃນນີ້ ເປັນປ່າປ້ອງກັນ 7.98 ລ້ານເຮັກຕາ ປ່າສະຫງວນ 4.93 ລ້ານເຮັກຕາ ປ່າຜະລິດ 3.1 ລ້ານເຮັກຕາ ແລະ ປ່າໄມ້ທີ່ຖືກປູກໂດຍບໍລິສັດຕ່າງຊາດທີ່ສຳປະທານທີ່ດິນຈາກລັດຖະບານລາວ ໃນພື້ນທີ່ລ ວມ 486,600 ເຮັກຕາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການເພີ່ມປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ອີກ 584,000 ເຮັກຕາ ເພື່ອທີ່ວ່າຈະເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການເພີ່ມການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດໃນປີ 2020 ນີ້ ນັ້ນເອງ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ